خۇشلاپ قالدىم. سوئال ئۆلدى، ئالىم ئۆلدى دەيدىغان بىر ھېكمەت بار ماۋۇ ئىسلام دۇنياسىدا. يەنى سوئال بولمىسا ئالىم ئۆلىدۇ دەيدىغان. ئالىمنى ئالىم قىلىپ تۇرغان ئۇنىڭغا سورالغان، ئۇنىڭدىن سورالغان سوئاللار دەيدۇ. شۇ ئىمام شافىئى رەھىمەھۇللاھ ئۆزىدىن سوئال سورايدىغان ئادەم قالمىغاندىن كېيىن ئۆزى سوئال قويۇپ، ئۆزى جاۋاب بېرىپ مەشھۇر كىتاب يازغان. كىتابنىڭ ئىسمى ئەل كۇتۇبقۇ دەيمەن، ئېسىمدىن كۆتۈرۈلۈپ قاپتۇ. ئۇ كىتاب يامان ئېسىل كىتاب ئەمدى زىل مەسىلىلەرنى ئۆزى سورىغاندىن كېيىن، ئۆزى بىلگەندىن كېيىن سوئالنىڭ ھەجمىنى ئۆزى ئاشتا جاۋاب بېرىپ بەك مۇۋەپپەقىيەت قازانغان زات ئەمدى. بۇ ئاكىمىز ئەمدى

ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىمىزدە ساقلىنىۋاتقان خۇراپىي ئالامەتلەر ئىنتايىن كۆپ، ئىنتايىن كۆپ. ئەمدى مەن بۇ يەردە يىغىنچاقلاپ ئاندىكىن سۆزلەيمەن. ئاكىمىز ئۆزى مۇشۇ سوئالنى سورىغاندىن كېيىن بۇ سوئالنىكى ئائىت ئۇچۇرلارنى بەرسەم ئۆزى ھېس قىلىۋالدى دەپ چۈشەندىم ئاكا مەن. ئاشۇنداق ئويلىدىم بۇ ئاكىمىزنى. خوش ئاكا ئۇنداق بولسا ئالدى بىلەن خۇراپات دېگەن سۆزنى بىر سۆزلەيلى خۇراپات دېگەن سۆزنىڭ مەنىسىنىمۇ ئېتمولوگىيىسىنىمۇ يەنى قانداق كېلىپ چىققان سۆز بۇ دەپ خۇراپات دېگەن بىزگە ئەرەبچىدىن كىرگەن ئىسىم بۇ بۇ سۆز دىندىن ئايرىلىپ چىققان دىننىڭ قارىمۇ قارشى قويۇلغان ئىسىم بۇ. مەنىسى، ئىستېمال مەنىسى، ئاساسسىز، ئىلمىيلىكى يوق، ساختا سۆز ۋە مۇشۇ ئاساستىكى ئېتىقاد ۋە بۇنىڭدا شەكىللەنگەن ئۆرپ ئادەتلەرنى كۆرسىتىدۇ. ئەمما چاتاق يېرى بۇ سۆز بۇ ئىش ھەرىكەت دىننىڭ نامى بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. چاتاق يېرى مانا مۇشۇ ئاكا. دىننىڭ نامى بىلەن چىقىدۇ بۇنىڭ خۇراپات ئىكەنلىكىنى بىلگۈچە ئۇزۇن بىر جەريان كېتىدۇ كېيىن كىشىلەر بۇنى بىلىپ ۋاي بۇ خۇراپاتكەنغۇ بۇ ۋاي بۇنىڭدىن يىراقلىشايلى دېگۈچە تۆلىنىدىغان بەدەللەر تۆلىنىپ بولىدۇ ئەمدى ئۇنى ئەسكىسىنى تۈزگىچە ئېسىڭنى كېتىسەن دەيدىغان بىر ماقال تەمسىلنى سۇندۇرساق ناھايىتى ئوبدان چۈشىدۇ. ئۇنى ئوڭشايمەن دېگىچە بىر ئۇزۇن بىر جەريان ھەتتا نەچچە ئەۋلاد كېتىشى مۇمكىن. تەلىيىمىز بولسا بىرەر ئەۋلادتا بولمىسا نەچچە ئون ئەۋلادتا بەدەل تۆلەيدىغان گەپ. خوش، بۇ بىزنىڭ ئىسلام دىنىمىز بىزگە كىرگەن ۋاقتىدا پەۋقۇلئاددە گۈزەل شەكىلدە كىرگەن ئاكا. ئىبن قۇتەيبە ئوتتۇرا ئاسىيانى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن قەشقەر بىلەن بولغان مۇشۇ قۇرۇقلۇق مۇناسىۋىتى ئىزچىل توختاپ قالمىغان يەتتە يۈز ئەللىك نەچچە يىللىرى ئىشغال قىلغان ئاخىرقى ئىشغال مۇشۇ توققۇز يۈز يىگىرمىنچى يىلى ئىسلام دىنىنى بىز قوبۇل قىلىپ دۆلەت دىنى دەپ بېكىتكەنگە قەدەر بۇ دۆلەت دىنى دەپ بېكىتكەنگە كۆز قاراشلار ئوخشىمايدۇ بەزىدە توققۇز يۈز ئون تۆت دەيدۇ بەزىدە توققۇز يۈز يىگىرمە دەيدۇ بەزىدە توققۇز يۈز يىگىرمە بەش دەيدۇ بەزىدە توققۇز يۈز ئوتتۇز ئىككى دەيدۇ مانا مۇشۇ ئىختىلاپىي مەسىلە ئەمدى ئەمما توققۇز يۈز يىگىرمە دېگەنگە سەل مۇقىملىشىشراق قىلىغلىق ئەمدى. شۇ ۋاقىتقىچە بۇ ئىككى يۈز يىل جەريانىدا خەلق ئۆزئارا بېرىش كېلىش قىلىپ قەشقەر ئاھالىسى ئاساسەن ئىسلاملىشىپ بولغان دېسەك بولىدۇ قەشقەر ۋە ئاتۇش ئاھالىسى ئاساسەن دېگەندەك ئىسلاملىشىپ بولغان دېسەك بولىدۇ چۈنكى بۇ بىزنىڭ ئۇيغۇرلىرىمىز ئەسلىدىلا جەڭگىۋار قارام يانمايدىغان بىر ئىشتىن ئۇر چاپ دەيدىغان ئىش بولسا نەدە ئۇ ئىش دەپ ئىزدەپ يۈرىدىغان مانداق بىر خاراكتېرگە ئىگە بولغان بىر مىللەت بىز كېيىن بۇددىزم دىنىغا ئېتىقاد قىلدۇق ئاخىرقى ۋاقىتلاردا خىرىستىيان دىنىدىكى نېستورىيان دىنىغىمۇ مەزھىپىگىمۇ كىردۇق ئەمدى بۇ دىنلاردا ئەمەسمۇ بىر رايىشلىقنى، يۇۋاشلىقنى، بۇددا دىنى بولسا ھېلىقى ئۆلتۈرمە جاننى دەپ ھېلىقى قان ئاققۇزۇشنى چەكلەپ، نېستورىيان مەزھىپىدە بولسا ئوڭ يۈزۈڭنى سول يۈزۈڭنى تۇتۇپ بەرگىن دەپ خىرىستىيان دىنىنىڭ ئاساسىي مېھرىبانلىق تەلىماتىنى ئۇقتۇرۇپ، بۇ مىللىتىمىزنىڭ روھى بارا بارا سۇنۇشقا باشلىغان. ئەمما ئىسلام بولسا كىرگەندىن كېيىنلا بۇ بىر جەڭگىۋار دىن ئەمدى قىساستا ھېكمەت بار دېگەن ئايەتلەر باردە بۇنىڭدا. ئوڭ قۇلىقىڭنى كەسكەن بولسا، ئوڭ قۇلىقىنى كەس. چىشىڭنى سۇندۇرغان چىشىنى سۇندۇر. كۆزۈڭنى ئويغان بولسا، كۆزىنى ئوي. قىساس قىساس ئال، بۇنىڭدا ھېكمەت بار دەپ بىزگە مۇشۇنداق ئۆگەتكەن دىن. بۇ دىن بىزنىڭ خاراكتېرىمىزگە دەھشەت ماس كەلگەندە. شۇنىڭ بىلەنلا بىزنىڭ نۇرغۇنلىغان كىشىلىرىمىز بۇنى تەبىئىيلا ئۆزلۈكىدىن قوبۇل قىلغان دۆلەت دىنى دەپ ئېلان قىلىشتىن ئىلگىرى سۇتۇق بۇغراخان ھەزرەتلىرى، ئاساسەن قەشقەر ئاھالىسى كىرىپ بولغان. سۇتۇق بۇغراخان بۇنى دۆلەت دىنى دەپ بېكىتكەن ۋاقتىدا ئىنتايىن تېزلام قوبۇل قىلغان، جېدەل ماجىرا بولمىغان، ئىنتايىن تېز قوشۇن تەشكىللەپ خوتەنگە جىھاد ئاچقان. خوتەن بىلەن قىرىق يىلدەك ئۇرۇش قىلغان. دېمەك، بۇ دىن بىزنىڭ خاراكتېرىمىزگە پەۋقۇلئاددە ماس كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئىنتايىن تېز سۈرئەتتە ئومۇملاشقان ۋە كېيىنكى ۋاقىتلاردا خوتەن پەتھى قىلىنغان، ئۇنىڭدىن كېيىن

ئىسلام دۇنياسىدا ئاخىرقى ھېسابتا مۇشۇ خەلپىلىكنى قوغدىغان، خەلپىلىككە ھامىي بولغان ئاشۇنداق دەرىجىگە بارغان بىز. ئەمدى مۇشۇنداق كېتىپ بېرىپ تۇيۇقسىزلان پىستان چاققاندەكلا بىر ئىش بولدى. تۇيۇقسىزلاندىن بىزنىڭ بۇ ئىسلام دىنىمىز باشقىچە بىر شەكىلگە كىرىپ قالدى بۇ باشقا بۇ شەكىل قانداق كىرىپ قالدى دېسەك ئاكا بۇنىمۇ سەئىدىيە خانىدانلىقىنى بىر قۇر سۆزلىسەم تېخىمۇ يورۇيدۇ دېسەم بولىدۇ سەئىدىيە خانىدانلىقى ئاكا بىر مىڭ بەش يۈز ئون تۆتىنچى يىلى ئۈچىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى قۇرۇلدى يەكەندە بۇ خانىدانلىق بىر مىڭ ئالتە يۈز توقسەن تۆتكىچە داۋاملاشتى بىر يۈز سەكسەن يىل ئەمدى بەزى تارىخىي مەنبەلەردە بىر مىڭ ئالتە يۈز يەتمىش توققۇزغىچە دەيدۇ بىر مىڭ يەتتە يۈز بىر مىڭ ئالتە يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلغىچە پۈتۈنلەي ھېلىقى سەئىدىيە خانلىقى نامىدا ئېلىپ بېرىلغان بىر مىڭ ئالتە يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلام ئاپپاق غوجىنىڭكى قولىغا قاپقالغاندىن كېيىن ئۇنى ئۈزۈپ قاراش كېرەك دەيدۇ. لېكىن بەزى تارىخچىلار ياق شۇ ئاپپاق غوجىمۇ ئۆزىنىڭ نامىدا ئەمەس، بەلكى شۇ سەئىدىيە خانىدانلىقىنىڭ نامىدىن قورچاق بولسىمۇ ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەن. بىر مىڭ ئالتە يۈز توقسەن تۆتىنچى يىلى ئاپپاق غوجىنىڭ ئۆلۈشى بىلەن بۇ ھاكىمىيەت پۈتۈنلەي يىمىرىلگەن دەيدۇ. مېنىڭچە كېيىنكىسى توغرا. دېمەك، بۇ خانىدانلىق دەسلەپ قۇرۇلغان ۋاقتىدا پەۋقۇلئاددە گۈللىنىش باسقۇچىغا كىرگەن. سەيدىخان ھوقۇق تۇتۇپ بۇنى قۇرغان ۋاقتىدا جەڭگىۋار ياش ئىدى. يامان رىيازەتنى چەككەن بىر مىڭ بەش يۈز ئون تۆتىنچى يىلى بۇنى قۇرۇپ بىر مىڭ بەش يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلغىچە ھوقۇق تۇتقان قىرىق يەتتە يېشىدا ۋاپات بولغان ئادەم بۇ بۇنىڭ ئوغلى ئابدۇرېشىتخان بولسا بىر مىڭ بەش يۈز ئاتمىشىنچى يىلى ۋاپات بولغان، يىگىرمە يەتتە يىل ھوقۇق تۇتقان. يىگىرمە يەتتە يىل ھوقۇق تۇتقان ۋاقىتتا پەۋقۇلئاددە گۈللىنىش دەۋرىگە كىرگەن. يەنى شۇ دەۋرلەردە پەۋقۇلئاددە ئەمدى بىر گۈللىنىش باسقۇچى كېلىپ، پۈتۈن سەئىدىيە خانىدانلىقىدا ھەممە گۈللەر بەس-بەس ئېچىلغان، ھەممە قۇشقاچلار بەس-بەس سايرىغان بىر ھالەت شەكىللەنگەن ئاكا.